वयं द्वितीयाध्याये अष्टमश्लोकं पठितवन्तः किल न हि प्रपश्यामि ममानुपद्यात् ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपद्मवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं तत्समाप्तम् इदानीम् अग्रिमश्लोकं पश्यामः

मुक्त्वा तूष्णीं कुर्मः एवम् उक्त्वा कथमागच्छति एवम् उक्त्वा एवम् उक्त्वा ऋषिकेशम् एकमेव गुडाकेशः परन्तप अनन्तरं न योत्स्ये न योत्स्ये इति गोविन्दमुक्त्वा कथं गोविन्दम् उक्त्वा गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूव तूष्णीं बभूव द्वितीय अध्याये नवमश्लोकम् इदानीं पश्यतु एवम् पदच्छेदं कृतवन्तः एवम् उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्ये इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूव ह इदानीं पश्यतु प्रथमपदमस्ति एवम् अव्ययमस्ति अव्ययम् इत्युक्ते कुत्रापि भेदः नास्ति सर्वत्र समानरीत्या आगच्छति एवम् इत्येव आगच्छति उक्त्वा तदपि अव्ययमेव क्त्वान्तम् अव्ययम् इति वदति तस्य गत्वा पठित्वा लिखित्वा क्रीडित्वा किं क्रियापदद्वयम् आगच्छति बालकः विद्यालयं गत्वा पठति बालकः विद्यालयं गच्छति पाठं पठति द्वयं मेलयति बालकः विद्यालयं गत्वा पठति एवमेव उक्त्वा वदति इत्यस्य उक्त्वा सः उक्त्वा उपविशति विद्यालये छात्रः उत्तरम् उक्त्वा उपविशति उक्त्वा वदति इत्यस्य उक्त्वा इदानीं पश्यतु ऋषिकेशम् अकारान्तपुल्लिङ्गद्वितीय एकवचनं रामः रामम् इति आगच्छति किल ऋषिकेशः ऋषिकेशम् गुडाकेशः प्रथम एकवचनं गुडाकेशः परन्तप सम्बोधनं न अव्ययं कुत्रापि भेदः अव्ययम् इत्युक्ते कुत्रापि भेदः नास्ति न अव्ययमेव कुत्रापि भेदः नास्ति योत्सि युद्ध इति धातु अस्ति युद्ध युद्धं करोति इति युद्धधातु आत्मनेपदं कर्तरि ലിട്ട് ഉത്തമപുരുഷ ഏകവചനം ദശലകാരേഷു एकलकारं लिट् लिट् लुट् एवं लिट् इति एकलकारं पश्यामः किम् इति इति अव्ययमस्ति इति गोविन्दम् अकारान्त पुल्लिङ्ग द्वितीय एकवचनम् उत्तमम् उक्त्वा पूर्वमेव उक्तवन्तः क्त्वान्तम् अव्ययं क्ता इति आगच्छति क्त्वान्तं गत्वा क्ता इति सर्वस्य अन्ते आगच्छति गच्छति गत्वा गत्वा पठति पठित्वा लिखति लिखित्वा वदति उक्त्वा तदेव किञ्चित् भेदः वदति उक्त्वा त्वान्तम् अव्ययं तूष्णीम् अव्ययं तदपि अव्ययमेव कुत्रापि भेदः नास्ति बभूव भू इति धातु भू भवति इति अस्ति किल भू इति धातु परस्मैपति कर्तरि लिट् प्रथमपुरुष एकवचनं ह अव्ययम् केवलम् एक अक्षरं हा इति अव्ययमस्ति अर्थं पश्यामः न तूष्णीं मौनम् इत्यर्थः मौनम् उपविशतु इति वदति तूष्णीम् उपविश्य किमपि कार्यं न करोति इत्यर्थः वृथा भवति किल तदेव तूष्णीम् इदानीं पश्यतु प्रथमं परन्तप अत्र किञ्चित् भिन्नभिन्नरीत्या अन्वयं करोति चिन्मयानन्दस्वामिनः पुस्तके अहं दृष्टवान् सः तु एतत् सर्वम् अर्जुनस्य एव समीपं वद अर्जुनः कृष्णस्य समीपं कृष्णः अर्जुनः सञ्जयः वदति एतत् अत्र अस्मिन् पुस्तके परन्तप इत्युक्ते धृतराष्ट्रं वदति इति लिखितमस्ति सञ्जयः धृतराष्ट्रं वदति एवमेव स्वीकरणीयमिति नास्ति कथमपि वयं परन्तप इति वस्तुतया अर्जुनस्य विशेषणम् इति अधिकम् उत्तमम् एवमेव स्वामीजी चिन्मयार् मिशन् मध्ये सर्वं तेषां पुस्तके एवमेव दृष्टवान् परं तप कः अर्थः तपः तपः उष्णं परं तप परः अन्यः अन्यस्य मनसि उष्णं जनयति कः अर्जुनः कस्य मनसि उष्णं जनयति शत्रूणां यदा अर्जुनं पश्यति चेत् तेषाम् अन्तरङ्गे किं भविष्यति उष्णं भवति भयं भवति तेषाम् तदेव परं तप इति अर्जुनं वदति भगवान् वदति अल सञ्जयः वदति परन्तपः कः गुडाकेशः परन्तप गुडाकेशः परन्तपः इति अस्ति अत्र चेत् किमस्ति अत्र आह्वानम् इति लिखितमस्ति सम्बोधनप्रथमं सम्बोधनप्रथमं चेत् कः भवति धृतराष्ट्रः एव किन्तु प्रथमाविभक्ति इति अस्ति चेत् अर्जुनः भवति अवगतम् एवमेव वयम् अवगन्तुं शक्नुमः प्रथमो परन्तपः इति अस्ति अन्यपुस्तकेषु गुडाकेशः परन्तपः सर्वं समानम् आगच्छति तत्र गुडाकेशः इत्युक्ते कः अर्थः पूर्वमेकवारं वयं दृष्टवन्तः एतत् पदम् अर्जुनः तस्य अर्थः निद्रां विना सः जीवनं कर्तुं शक्नोति निद्रां निद्रायाः जयं प्राप्तवान् निद्रायाः जयं प्राप्तवान् निद्रा विना तस्य प्राब्लं नास्ति अस्माकं निद्रां विना वयं जीवनं कर्तुं शक्नुमः वा
न <laughs> एकदिनं निद्रा नास्ति चेत् अन्यदिने वयम् उत्थातुं न शक्नुमः कार्यं कर्तुं न शक्नुमः किन्तु सः निद्रां जितवान् सः एव कः गुडाकेशः ऋषिकेशः कः सर्वभेदः अस्ति तद् भगवान् अस्ति ऋषि ऋषीणाम् ईशः ऋषि इत्युक्ते कः अर्थः ऋषीणाम् इन्द्रियाणां तत्र इन्द्रियाणाम् ईशः कः भगवान् कृष्णः कृष्णस्य अस्ति ऋषिकेशः इति द्वयोः सम्बन्धः कः पश्यतु कथं कथं पदप्रयोगं करोति इन्द्रियाणाम् ईशः तस्य समीपं निद्रां जितवान् सः निद्रां जितवान् निद्रा कस्य सिम्बल् अस्ति आलस्यं तमः तमोगुणस्य सः तमोगुणतः तमोगुणं जितवान् इत्युक्ते जितवान् विजयी तस्य अग्रे गतवान् सः तमोगुणं नास्ति तस्य यस्य तमोगुणं नास्ति सः एव किं कर्तुं शक्नोति इन्द्रियाणाम् उपरि गन्तुं शक्नोति अथवा इन्द्रियाणां नियन्त्रणं करणीयम् इत्युक्ते नियन्त्रणं कण्ट्रोल् इन्द्रियाणां नियन्त्रणं करणीयं ऋषिकेशः भवितव्यः अथवा ऋषिकेशस्य वाक्यं श्रोतव्यं चेत् गुडाकेशः भवितव्यः किल इन्द्रियाणाम् उपरि जयं प्राप्नोति चेदेव ആലസ്യം നാസ്തി ചെയ്ത് നിദ്ര നാസ്തി ചെയ്ത് തമോ ഗുണ നാസ്തി ചെയ്ത് ഏവ സഹ കാര്യം കർത്തും ശക്നോതി തമോ ഗുണ അസ്തി ഇത് ചിന്തയതു കാര്യം കർത്തും ന ശക്നോതി കിമപി വദതു സഹ കാര്യം ന കരോതി സഹ അനന്തരം കിം ചിന്തയതി അഹം സത്വഗുണേ അസ്തി ഇത് ചിന്തയതു അവഗതം തമോ ഗുണ സത്വഗുണ दृष्ट्वा कदाचित् समानं भवति कथम् एकः सम्यक् उपविश्य निद्रां करोति अन्य एकः निर्विकल्पसमाधिमध्ये अस्ति डीप् मेडिटेशन् मध्ये अस्ति एकः अन्य एकः निद्रां करोति उपविश्य द्वयमपि द्रष्टुं कथमस्ति समानमेव अस्ति एकः तमोगुणस्य गर्ते अस्ति अन्यः सत्त्वगुणस्य उपरि अस्ति किल सत्त्वगुणे अस्ति द्रष्टु दृष्ट्वा अवगन्तुं न शक्नुमः तस्मादेव वदति सत्त्वगुणं प्रति यदा गच्छामः प्रथमं तमोगुणतः कुत्र गन्तव्यं रजोगुणं प्रति गन्तव्यं किल किमपि कार्यं करणीयं प्रथमं प्राक्टिकल् किमपि करणीयं कार्यं कर्तुम् आलस्येन अहं मेडिटेशन् करोमि इति उक्त्वा उपविशति चेत् प्रयोजनमस्ति वा जनाः बहु मेडिटेशन् कुर्वन्ति किल किमपि कार्यं करोतु इति वदति तदा गत्वा मेडिटेशन् करोति तत् न पश्यतु शरीरस्य एव नियन्त्रणं कर्तुं न शक्नोति सः कथं मनसः नियन्त्रणं करोति मेडिटेशन् कस्य नियन्त्रणं मनसः अहम् उपवेष्टुमेव न शक्नोमि उपवेष्टुं न शक्नोमि मीन्स् मम शरीरस्य नियन्त्रणं नास्ति मम पादस्य वेदना मम हस्तस्य वेदना किञ्चित् समयम् उपविशामि अहम् उपवेष्टुं न शक्नोमि तदा जनाः किं वदन्ति ए सि चेर् मध्ये उपविश्य मेडिटेशन् कर्तुं शक्यते तत् न शरीरस्य नियन्त्रण अनन्तरमेव वयं मनसः नियन्त्रणं कर्तुं शक्नुमः ഇന്ദ്രിയാണാം പ്രഥമ നിയന്ത്രണം കരണീയം ഇല്ല തദനന്തരമേവ കസ്യ നിയന്ത്രണം കർത്തും ശക്യതേ സുന്ദര ഏക ഉപനിഷത്ത് ചിത്രം സഹ ലിഖതി അഗ്രെ ഏതത് ശ്ലോകദ്വയെ വയം തത് പശ്യാമ പശ്യതു ഗുഡാകേശ ഋഷികേശ സർവേ ഏവം ഉക്വാ ഏവം ഉക്വാ ഏവം എവം വദതി സഹ ഏതാദൃശം ഏതാദൃശം ഉക്വാ उक्त्वा मीन्स् इदानीं समाप्तं कार्यम् उक्त्वा एतादृशं सर्वम् एतादृशं मीन्स् पूर्वं बहूनि कार्याणि उक्तवान् फोर्टि फैव् अथवा फिफ्टि श्लोकम् उक्तवान् सः श्लोकान् उक्तवान् कः अर्जुनः तदेव एवम् उक्त्वा कम् उक्त्वा ऋषिकेशम् ऋषिकेशम् उक्त्वा ऋषिकेशः भगवान् कृष्णः भगवन्तम् उक्त्वा किमर्थं ऋषिकेशम् इति पदम् अत्र उपयोगं कृतवन्तः इन्द्रियनिग्रहं यः कृतवान् तस्य समीपम् एव उक्तवान् वयम् एकैकसन्न्यासी समीपं गच्छामः अथवा एक आचार्यस्य समीपं गच्छामः कस्य समीपं गन्तव्यम् इति वदति यः गुरुः एव आचार्यः एव इन्द्रियनिग्रहं न कृतवान् तस्य समीपम् अहं गत्वा इन्द्रियनिग्रहं कर्तुं शक्नोमि वा न तदेव अर्जुनस्य वैशिष्ट्यम् अर्जुनः अपि धीरः कर्णः अपि धीरः महाभारतं पश्यामः चेत् द्वयोः भेदः कुत्र अर्जुनः कृष्णस्य समीपं गतवान् कर्णः दुर्योधनस्य समीपं गतवान् अन्य कोऽपि भेदः नास्ति द्वय द्वौ अपि समर्थौ बहुषु सन्दर्भेषु भगवान् वदति कर्णस्य धैर्यविषये किल कर्णस्य कर्णः महाभारते कर्णस्य धैर्यं कीदृशमस्ति कीदृश आयोधनकलां परिशीलनं कृतवान् दानशीलः सर्वविध उत्तमस्वभावाः सन्ति तस्य किन्तु मैत्री उत्तमस्थाने नास्ति अथवा गुरुः उत्तमः नास्ति आचार्यः उत्तमः नास्ति तद् बहु चिन्तनीयः विषयः यः अस्माकं मार्गं प्रदर्शयति अस्मान् यः मार्गं प्रदर्शयति मार्गं जीवनस्य वे जीवनस्य मार्गः यः प्रदर्शयति सः कीदृशः भवेत् तदेव भगवान् वदति ऋषिकेशः एव तत् कर्तुं शक्नोति इन्द्रियनिग्रहं न कृतवान् तस्य सर्वदा कुत्र इच्छा भवति इन्द्रियकार्य इच्छा सः अन्य सम्यक् वक्तुं न शक्नोति तदेव अर्जुनः कृतवान् किन्तु शिष्यस्यापि गुणं वदति केवलं गुरु उत्तमः अस्ति चेत् न पर्याप्तं शिष्यः कीदृशः भवेत् गुडाकेशः भवेत् गुडाकेशः इत्युक्ते आलस्यं नास्ति निद्रा नास्ति तस्य सर्वदा निद्रा मेडिटेशन् करोतु तस्य प्राब्लं किं विघ्नानि इति वदन्ति निद्रा तन्त्री भिन्नभिन्नमेवम् आगच्छन्ति यदा मेडिटेशन् कर्तुम् उपविशामः तदानीम् अस्माकं शीघ्रं निद्रा आगच्छति अथवा किं भवति इदानीं मास्तु अनन्तरं करोमि किल आलस्यं तत् तदा उत्तिष्ठामि इति एक इच्छा इदानीं मास्तु इदानीम् अहं न शक्नोमि एत भिन्नभिन्न अथवा भिन्नभिन्नकार्याणि आगच्छन्ति विघ्नानि भिन्नभिन्न विघ्नं भिन्नं भिन्नम् आगच्छति शारीरिकरीत्या आगच्छति मानसिकरीत्या आगच्छति अथवा दुःखम् आगच्छति तस्मिन् समये किल अथवा सुखम् आगच्छति ऐश्वर्यम् आग तदपि भवति ऐश्वर्यमपि विघा विघ्नं करोति किञ्चित् अग्रे प्रथमम् ऐश्वर्यं विघ्नं न आगच्छति प्रथमं तु निद्रा तादृशगुडाकेशः भवेत् निद्रायाः उपरि जयं प्राप्तवान् स्यात् कः शिष्यः अर्जुनस्य गुणद्वयं केवलं निद्रायाः उपरि जय जयं प्राप्तवान् इति न परन्तपः अस्ति सः परन्तपः इत्युक्ते धीरः केवलं तस्य सान्निध्यं पर्याप्तं युद्धे सत्यं किल महाभारतयुद्धे अर्जुनः अस्ति इति वदति अन्येषां भयं भवति अर्जुनः नास्ति इत्युक्ते ते धैर्येण युद्धं कुर्वन्ति आगत्य अर्जुनस्य नाम पर्याप्त अथवा अर्जुनस्य सान्निध्यं पर्याप्तं तदेव परं तप द्वयं कृतवान् सः निद्रायाः अग्रे गतवान् परन्तपः द्वयं कः अर्थः द्वयमपि मिलति चेत् समर्थः परन्तपः मीन्स् समर्थः प्रयत्नशीलः टु थिङ्ग्स् अपि आगतं किल प्रयत्नमपि करोति प्रयत्नं करोति इति केन पदेन सूचयति निद्रां जितवान् निद्रायाः अग्रे गतवान् निद्रां विना आलस्यं विना स्थातुं शक्नोति कति दिनानि आवश्यकं चेदपि अग्रे किं वदति परन्तप समर्थः अपि सः केवलम् आलस्यं नास्ति इति न कर्तुमपि तस्य सामर्थ्यम् अस्ति द्वयमपि अस्ति तादृशः एवमुक्त्वा भगवतः समीपम् एवमुक्त्वा सः किं कृतवान् न योत्स्ये इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूव न योत्स्ये इति योत्स्ये युद्धं न न इत्येव अर्थः योत्स्ये युद्धं न करिष्यामि भविष्यत्काले अस्ति लृट् लकारः किल भविष्यत् मीन्स् फ्यूचर् न करिष्यामि योत्से किं न करिष्यामि युद्धं तत्रैव लिखितमस्ति युद्धं न करिष्यामि कः अर्थः कार्यं न करोमि कः वदति कार्यं न करोमि इति अर्जुनः वदति वयं यथार्थगीतां यदा पश्यामः अर्जुनः कृष्णः एवं पश्यामः तदा अर्जुनः वदति किं वदति अहं युद्धं न करिष्यामि इति वदति स्वस्य इति चिन्तयामः चेत् मम एव जीवनम् इति चिन्तयामः चेत् किं भवति मै लैफ् इति स्वीकरोतु मम जीवनम् अन्ये का महाभारतदृष्ट्या अर्जुनः वदति युद्धं न करिष्यामि अस्माकं जीवनं चेत् किम् एतत् मम आलस्यस्य जयमहं कृतवान् पश्यतु अलसः न किन्तु कर्तुं मम उत्साहः अपि अस्ति प्रयत्नः अपि अस्ति तदापि कदाचित् किम् आगच्छति जीवने अहं न करोमि मम सामर्थ्यमपि अस्ति अनन्तरं मम अलसता अपि नास्ति किन्तु कदाचित् अहम् एतादृशस्वभावं करोमि अहं न करिष्यामि केन कारणेन भवति तद् भिन्नभिन्नकारणेन किल एक भिन्न भिन्नभिन्नकारणानि भवन्ति कदाचित् अहङ्कारेण भवति किल मम सामर्थ्यमस्ति आलस्यमपि नास्ति किन्तु केचन जनाः सन्ति अहं न करोमि पश्यतु इति वदति किल तद् किम् अहङ्कारेण अत्र तु अहङ्कारः अपि न अर्जुनस्य भयम् इति वक्तुं न शक्नुमः कारणं महाभारतं पूर्णं पठनीयम् अर्जुनस्य भयं नास्ति कारणं किम् एतान् सर्वान् अर्जुनः एकाकी युद्धं कृत्वा समापितवान् कदा विराटपर्व विराटपर्व इति अस्ति किल विराटराज्ये यदा आसीत् तदा कथां वयं जानीमः तत्र सः एकाकी एव गतवान् अन्य कोऽपि नासीत् तस्य सारथी अपि कः आसीत् तत्र उत्तरः सः तु बहु भयभीतः किन्तु अत्र कृष्णः अस्ति भगवान् एव अस्ति तदापि सः किमर्थं वदति युद्धं न करोमि इति वदति भयं न तत्र कारणं तद् एवं न व्याख्यानं न करणीयम् इति वदति तस्य भयं न कारणं कारणं किं स्पष्टता नास्ति तस्य अस्माकमपि अन्तरङ्गे कदाचित् किं भवति सामर्थ्यमपि अस्ति कर्तुमपि शक्नोमि किन्तु स्पष्टता नास्ति मम स्पष्टता नास्ति करणीयं वा न वा एतत् कार्यं मया करणीयं वा न वा धर्मचिन्तनस्य प्रोब्लं तत्र एषः मम धर्मः वा न वा इति न जानाति धर्मः इत्युक्ते मम कर्तव्यं बहुषु सन्दर्भेषु वयम् अस्माकं धर्मः कः इति न अवगच्छामः न स्मरामः किल अहं किमपि एक एक एकं चिन्तयतु किमपि अहम् एकग्रामे वासं करोमि तत्रत्य धर्मस्य पालनं मम दायित्वं वा न वा दायित्वमस्ति खलु किन्तु तत्र बहु कदाचित् तदा इदानीं किं वदामि तस्य उदाहरणम् इति यदा तादृशकार्याणि भवति तदा एव वयम् अवगच्छामः इदानीं पश्यतु भारते भारते एकः प्रश्नः चलति किल मियान्मार् जनाः भारतं प्रति आगतवन्तः वस्तुतया वयं मनुष्यत्वरूपेण केचन व्याख्यानं कुर्वन्ति पश्यामः चेत् किम् ओ तेषामपि स्थानं दातव्यं किल किन्तु भारतीयस्य धर्मः कः भारतस्य रक्षणं किल इदानीं पश्यतु वयम् अत्र स्मः एतस्य राज्यस्य उपरि अन्य कोऽपि आक्रमणं करोति अथवा अन्यराज्यतः जनान् अत्र प्रेषयति अन्यराज्यतः जनाः अत्र आगच्छन्ति अन्य किमपि राज्यतः ते अत्र प्राब्लं कुर्वन्ति अस्मिन् राज्ये ते अत्र स्थित्वा अत्रत्य केचन जनान् स्वीकृत्य अत्र प्राब्लं कुर्वन्ति ते इतः निष्कासनीयाः वा न निष्कासनीयाः किल सः एव धर्मः तदेव अर्जुनस्य अपि प्राब्लम् मनसि अर्जुनस्य जनान् मारयति सः तद् सम्यक् वा न वा इत्येव प्रश्नः तस्य आचार्यां कथं मारयामि ज्येष्ठं कथं मारयामि अनुजं कथं मारयामि अथवा तेन सह कथं युद्धं करोमि इति तस्य प्रश्नः किन्तु तत्र धर्मः कः इति चिन्तनं करणीयं किल एतत् धर्म अवगमनं बहु कष्टकरं स्वस्य जीवने चेत् धर्म अवगमनं बहु सरलं मम जीवने एतत् कार्यम् आगच्छति मम जीवने अपि एकयुद्धं चलति किल मम अन्तरङ्गे एक मम सामर्थ्यमपि अस्ति तद् मया करणीयं वा तदा मया प्रष्टव्यं तत् कार्यं मया करणीयं वा न वा तद् करणीयम् इति मिलति चेत् पुनः के सन्ति इति मया द्रष्टव्यं नास्ति अवगतम् अवगच्छति तत् कार्यं मया करणीयं चेत् मम अग्रे मम आचार्यः तिष्ठति अथवा मम ज्येष्ठः तिष्ठति मम कुटुम्बजनाः तस्य अनुकूलं नास्ति तद् भवतः कार्यं न भवान् भवतः अन्तरङ्गे भवतः धार्मिकचिन्तने भवान् अवगतवान् तत् करणीयमस्ति करणीयम् सत्यं तदेव अत्र युद्धं भवति तत् तादृश उपदेशः प्राप्तव्यः इत्युक्ते कुत्र गन्तव्यम् अस्माभिः भगवतः समीपं गन्तव्यं ऋषिकेशस्य समीपं गन्तव्यम् इन्द्रियाणाम् उपरि एव प्रीतिः अस्ति तेषां समीपं पृच्छति चेत् तादृशसन्दर्भे भवान् तत् कार्यं न करोतु इत्येव उत्तरं मिलति किल येषाम् इन्द्रियाणां प्रीतिः नास्ति धर्मविषये एव चिन्तयति इन्द्रियाणाम् ईशः अस्ति तस्य समीपं पृच्छतु भवान् उत्तम उत्तरं प्राप्नोति अन्तरङ्गे भगवतः समीपं प्रष्टव्यम् इत्युक्ते कः अर्थः अस्माकम् इन्द्रियाणाम् इच्छानुसृतम् अस्माभिः निश्चयः न करणीयः धर्मः कुत्र इति दृष्ट्वा निश्चयः करणीया अथवा मम ड्यूटि धर्मः इत्युक्ते बहु बृहत् इति न चिन्तयतु लघु लघु कार्याणि भवन्ति कदाचित् किमपि कार्यं प्रातःकाले मया पाकः करणीयः पाकः करणीयः इति मम धर्मः इति अहम् अवगच्छामि कथम् अवगच्छामि कार्यं तु करणीयं मम अन्तरङ्गे अहं चिन्तयामि तत् कार्यं करणीयमस्ति किन्तु अहं मम यत्र वा करोतु इति वदति तत्र गत्वा न पृच्छामि अहं कुत्र गत्वा पृच्छामि यस्य समीपं पृच्छति चेत् न इति वदति तस्य समीपं गत्वा पृच्छामि किल तादृशमेव वयम् अधिकसन्दर्भेषु वयम् अस्माकम् इन्द्रियस्य सुखं कुत्र तत्रैव वयं गच्छामः किं करणीयं तदर्थं न गच्छामः तदेव अत्र वदति भवतः सामर्थ्यमस्ति भवान् कर्तुं शक्नोति अनन्तरं भवान् जानाति द्वयमपि तदापि भवान् बहुवारं भवतः मार्गदर्शनं सम्यक् नास्ति इति कारणेन भिन्नस्थानं प्रति गच्छन्ति तस्मात् ऋषिकेशमेव प्राप्नोतु नो चेत् किं भवति न योत्स्य न योत्स्य इति गोविन्द न योत्स्ये अहं युद्धं न करिष्यामि इति एवं गोविन्दं पदमपि पश्यतु गोविन्दं वदति गोविन्दः इत्युक्ते कः अर्थः कृष् भगवान् कृष्णस्य पर्यायः गोशब्दस्य अनेकर्थः अस्ति संस्कृते शब्दः इति अर्थः अस्ति ज्ञानम् इति अर्थः अस्ति गोविन्दः इत्युक्ते आनन्देन ज्ञानं यः ददाति सः गोविन्दः आनन्दः अपि अस्ति तत्र अनन्तरं किमस्ति गोशब्दस्य ज्ञानमिति अर्थः तत्र धेनुः इति एकः अर्थः अस्ति ज्ञानमिति एकः अर्थः अस्ति ज्ञानम् इत्युक्ते नोलेज् अस्माकम् आत्मज्ञानं तत् दातुं शक्नोति सः कः गोविन्दः तस्मादेव इति गोविन्दम् उक्त्वा अग्रिमपदं बहु प्रधानमस्ति तूष्णीं बभूव तदेव कष्टकरमस्ति वयमपि वदामः कुत्रापि गत्वा अनन्तरं किं करणीयम् अस्माभिः पुनः भवतः अभिप्रायः न वक्तव्यः सत्यं बहुषु सन्दर्भेषु वयम् एकत्र गत्वा पृच्छामः किल चिन्तयतु अहं न जानामि किमपि कार्यम् अहं गोपालमहोदयस्य समीपं गत्वा पृच्छामि महोदय तत् कथं करणीयम् सः वदति एवं करणीयम् एवं करोतु एवं करोतु तद् मम इच्छानुसृतं नास्ति इति चिन्तयतु अहं किं वदामि एवं न मम अभिप्रायं वदामि सः यद् वदति तद् श्रोतुं न पृच्छामि किमर्थम् अहं पृच्छामि वै कारणं किम् अहं किमर्थं पृच्छामि मम अभिप्रायस्य मम इच्छानुसरणं तेन वक्तव्यं तादृशजनान् एव अहं पृच्छामि दशजनान् अहं पृष्टवान् इति अहं समाधानं प्राप्नोमि कारणं कं कं पृष्टवान् दशजनानपि अहं जानामि अहं पृच्छामि चेत् आम् इति वदति तेषां समीपमेव गत्वा वयं पृच्छामः किल कदाचित् किमपि स्वीकरोतु तादृशमेव यत्किमपि यः विपरीतं वदति इति जानामि तस्य समीपं न पृच्छति तदेव अत्र वदति तूष्णीं बभूव भवान् पृष्टवान् अनन्तरं किं करणीयम् अत्र अभवत् अर्जुनः एवं कृतवान् तस्मादेव एतावत् पर्यन्तम् अर्जुनः न्याय न्याय न्यायं वदन्नासीत् इदानीं भगवान् किं कृतवान् पृष्टवान् अनन्तरं मौनं भगवतः समीपं पृष्टवान् यत्र प्रष्टव्यं तत्र पृष्टवान् अनन्तरं मौनम् उपविष्टवान् तूष्णीं बभूव बभूव इत्युक्ते एवं अभवत् एवं पुनः सः किमपि स शब्दं न कृतवान् शब्दं न कृतवान् किमपि अभिप्रायं न उक्तवान् तादृशं वक्तव्यम् इति वदति पश्यतु एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशपरन्तप अथवा परन्तपः इति स्वीकरोतु नयोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूव सः मौनम् उपविष्टवान् अग्रिमं किमस्ति തമുവാച ഋഷീകേശः പ്രഹസന്നിവ ഭാരത സേനയോരുഭയോർമധ്യേ വിഷീദന്തമിതം വചഃ തമുവ പദച്ഛേദം കരോതു തം ഉവാച തമുവാച ഋഷീകേശः सर्वत्र तदेव पदं प्रयोगं करोति तत्र पश्यतु मानसिकविषयः सः तस्मादेव तदेव पदं वदति प्रहसन्निव प्रहसन् इव प्रहसन् इव भारत सेनयो सेनयोरुभयोर्मध्ये कथमागच्छति सेनयोः उभयोः मध्ये विषीदन्तमिदं विषीदन्तम् इदं वचः इदं वचः पश्यतु तत्रापि तम् उवाच कम् उवाच तम् इत्युक्ते सः इत्यस्य द्वितीय किल अत्र लिखितमस्ति पश्यतु तद् शब्दस्य पुल्लिङ्गद्वितीय एकवचनं सः इत्यस्य तं तम् उवाच उवाच इत्युक्ते किं वच् इति धातु उवाच वच् इति धातु तत्र परस्मैपदी कर्तरि लिट् प्रथमपुरुष एकवचनम् उवाच इत्युक्ते उक्तवान् पास्ट् टेन्स् मध्ये उवाच तम् उवाच भगवान् उवाच इत्युक्ते भगवान् उक्तवान् इत्यर्थः अत्र किं तम् उवाच कम् उवाच तम् उवाच कः इति पश्यतु ऋषिकेशः ऋषिकेशः कम् उवाच प्रहसन् प्रहसन् इत्युक्ते तकारान्तमस्ति प्रहसत् इति रूपं पुल्लिङ्ग प्रथम एकवचनम् इति अस्ति प्रहसन् इत्युक्ते हासं कुरु प्रहसन् हसन् इत्यर्थः हसन् हसति हसन् इत्युक्ते प्रसण्ट् कण्टिन्यूस् इति अहम् उक्तवान् किल तदेव प्रहसन् इत्युक्ते प्रकर्षेण हसन् प्रकर्षेण मीन्स् विशेषरीत्या आन एकं हासं कुर्वन् तर्हि हासं कर्तुं कार्यमेव उक्तवान् वा न किन्तु तस्य किमपि चेञ्ज् नास्ति तस्य भेदः नास्ति एषः किं कृतवान् इदानीम् अर्जुनः किम् उक्तवान् वयं सर्वे तत् शृणुमः चेत् शोक् भूत्वा पदामः किल युद्ध युद्धार्थम् आगतवान् सर्वे युद्धं कर्तुं सिद्धाः तिष्ठन्ति अर्जुनः वदति अहं युद्धं न करिष्यामि इति मौनमेवम् उपविश्य किन्तु भगवान् किञ्चिदपि चलनं नास्ति इत्यर्थः तदेव तस्य किञ्चिदपि भेदः नास्ति ततः तदेव ईश्वरस्य स्थितिः अस्ति किञ्चिदपि भेदः नास्ति इति कथं सूचयति प्रहसन् हासं कुर्वन् किमपि हास्यं श्रुतवानिव सन्तोषेण आनन्देन भगवतः विषये सर्वदा वदति किल तस्य मुखं कथं भवति मन्दहासः अट्टहासः न तद् रावणस्य विषये एव मन्दहासः मन्दहासः इत्युक्ते कः अर्थः सर्वदा अस्माकम् अन्तरङ्गे भगवान् अस्ति चेत् अस्माकं मुखं कथं भवेत् मन्दहासः भवेत् एकः लघु आनन्दः भवेत् मनसि मनसि सर्वदा टेन्शन् अस्ति चेत् मुखे द्रष्टुं शक्यते कथं भवति बहु गौरवं भवति मुखं दुःखमयं അഥവാ ടെൻഷൻ യുക്തം താദൃശം കോപയുക്ത താദൃശ മുഖം സർവം തമോ ഗുണസ് അഥവാ രജോ ഗുണസ് പ്രാധാന്യമസ്തി തത്ര കോപയുക്ത താദൃശം സർവം യഥാ മന്ദഹാസഃ ഭവതി മന്ദഹാസഃ ഇത്യുക്തെ ലഘുഹാസഃ പ്രഹസൻ ഭഗവാൻ കിം കൃതവാൻ പശ്യതു അത്ര ഭാരത ആഹൂതവാൻ കഥമാഹൂതവാൻ ഹേ ഭാരത भारत इत्युक्ते भरतस्य पुत्रः भरतस्य पुत्रस्य वैशिष्ट्यं किम् एकं तु धृतराष्ट्रः इति अत्र अर्थं स्वीकर्तुं शक्यते अर्जुनम् आहूतवान् इत्यपि अर्थं स्वीकर्तुं शक्यते अर्जुनं वदति हे भारत भवान् कीदृशः भारत इति पदस्य अर्थः कः बहु उत्तमपदं भारतम् इति परिवर्तनं कृत्वा इन्द्य इति कृतवन्तः महामूर्खाः भारतमिति पदस्य अर्थमेव ते न जानन्ति भासि रति इति भारतं भा इत्युक्ते कः अर्थः प्रकाशः भासि इत्युक्ते प्रकाशे भासि प्रकाशम् इत्युक्ते कः अर्थः लैट् ज्ञानम् इत्यर्थः नालेज् ज्ञाने रतिः रतिः ज्ञाने एव आनन्दम् अनुभवति रति इत्युक्ते रति जानाति किल सुखम् इति वदति किल एतेषां रति कुत्र ज्ञाने केषां भारतीयानां भारते के जन्म प्राप्तवन्तः तेषां सर्वेषाम् आनन्दः कामे नास्ति अर्थे नास्ति कुत्र ज्ञाने रति तेषां यदा नालेज् प्राप्नोति अथवा लैट् यदा भवति लैट् इत्युक्ते ज्ञानं प्रकाशः यदा भवति भासि रति इति भारतम् इति सुन्दरनाम आसीत् भारतं तत् परिवर्तनं कृत्वा इन्द्य कः अर्थः भगवान् एव जानाति इन्द्य कोऽपि न जानाति हिन्दु नदीतटसंस्कारः वा हिन्दुतः आगतं सिन्धुतः आगतं किमपि कथां वदति अनन्तरम् एवं किमपि न भारतमित्येव सुन्दरनाम आसीत् भारतम् इत्युक्ते भासीरति इति भारतं ज्ञाने येषाम् आनन्दः ज्ञाने येषां सन्तोषः सः भरतः भरतस्य पुत्रः भगवान् कथम् आह्वयति इति पश्यतु हे भारत हे मूर्ख इति न आहूतवान् भगवान् कथं सम्बोधनं करोति हे भारत इत्येव किमर्थं तादृशम् अर्जुनस्य एतदस्ति भारत किं वदति भारत ऋषिकेशं प्रहसन् इव प्रहसन् इव हासं कुर्वन् इव आनन्देन भगवान् तिष्ठति किल आनन्देन सन्तोषेण भगवान् तिष्ठति कस्य प्रश्नं सर्वं श्रुत्वा अर्जुनस्य अर्जुनस्य कार्यं दृष्ट्वा आनन्देन स्थित्वा भगवान् तन्मध्ये सेनयोः उभयोः मध्ये विषीदन्तं सेनयोः उभयोः मध्ये इत्युक्ते कः अर्थः बिट्वीन् टु कः अर्थः अस्माकं दृष्ट्या चिन्तयतु एकस्मिन् पार्श्वे उत्तमकार्याणि अन्यपार्श्वे अधमकार्याणि द्वयोः सेनयोः मध्ये एव इदानीं कः तिष्ठति अर्जुनः किल तं दृष्ट्वा भगवान् मन्दहासेन इदं वचः एता एतद् वाक्यम् उक्तवान् यत् किम् इदम् अनन्तरं वदतु इदं वचः इदं वचः किं वचः अग्रिमवाक्यं किं भगवान् किम् उक्तवान् इति तत्र अग्रे वदति पश्यतु तत्र कः वै वैशिष्ट्यं किम् अस्ति तत्र भगवान् वदति किल कं वदति अर्जुनं वदति अर्जुनं वदति इत्युक्ते अर्जुनः कीदृशः भरतः सः ज्ञाने यस्य आनन्दः अस्ति तादृशं वदति ऋषिकेशः वदति कः ऋषिकेशः इन्द्रियाणाम् अधिपः सर्व इन्द्रियाणाम् अपि नियन्त्रणं कर्तुं शक्नोति तादृशः कः अस्माकं मध्ये भवतां जीवने इन्द्रियाणि कानि पञ्च इन्द्रियाणि पञ्च इन्द्रियाणामपि नियन्त्रणं कः करोति मनः मनसः नियन्त्रणं कः करोति बुद्धि बुद्धि उपरि कः अस्ति आत्मा सः एव आनन्देन अस्ति कः आत्मा आत्मा आनन्देन अस्ति तद् कः तद् कोऽपि वयं सर्वे आत्मा एव वस्तुतया तत्र बुद्धि इति किमस्ति सारथि कः सारथि सारथि मीन्स् सारथि चार्य सारथि यदा यः चालयति सः चालकः कार्यानस्य चालकः न कृष्णः भगवान् कृष्णः एव बुद्धिः भवतु बुद्धिः सर्वदा कथं भवेत् प्रहसन्निव बुद्धि कथं भवेत् सन्तोषपूर्णं भवेत् बुद्धिमध्ये प्राब्लं न आगच्छेत् बुद्धि आनन्देन भवेत् भवतः बुद्धिमध्ये विचारे दुःखं न भवतु भवान् कष्टे अस्ति चेदपि भवान् एकसमस्यायाम् अस्ति चेत् समस्या भवतः बुद्धि उपरि आक्रमणं न करोतु बुद्धिः कः अस्ति बुद्धि तदापि आनन्देन भवतु कीदृश आनन्देन सामान्य एक मन्दहासेन भवतु सः तस्य अश्वाः सन्ति के अश्वाः इन्द्रियाणि इन्द्रियाणां नियन्त्रणं सः करोति तद् रज्जुः अस्ति किल मनः मनः इति रज्जु कुत्र बन्धनं करणीयं बुद्धिः हस्ते भवेत् कुत्र बन्धनं भवेत् इन्द्रियाणाम् उपरि पश्यतु भगव भगवतः स्वरूपं कथमस्ति पञ्च अश्वाः किल महाभारतयुद्धार्थं भगवान् रथं नयति पञ्च अश्वाः कीदृश अश्वाः श्वेत कारणं प्रथमाध्याये उक्तं ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ सर्वं मेलयित्वा पठनीयं श्वेताश्वाः श्वेताश्वाः इत्युक्ते कः अर्थः ശുദ്ധ നിർമ്മല അശ്വ ഇന്ദ്രിയാണി യഥാ നിർമ്മലാനി ഭവന്തി തേഷാം ഇന്ദ്രിയാണാം രജ്ജുः മനः मनसा सह कनेक्षन् तस्य तद् कनेक्षन् गत्वा कस्य हस्ते दातव्यं बुद्धिः हस्ते तदेव भगवान् बुद्धिः हस्ते अस्ति किं भवति भवतः जीवनं सुन्दरं भवति भवान् सर्वत्र विजयं प्राप्नोति तस्मात् इन्द्रिय एतदेव कठोपनिषत् मध्ये अस्ति एतादृश एक उत्तमचित्रं कठोपनिषत् मध्ये वदति एवं पञ्च अश्वाः एव पञ्च इन्द्रियाणि मनः मनः एव तत्रत्य किं रज्जुः इत्युक्ते तद् गृह्ण गृही गृह ग्रहणं करोति किल सर्वान् मेलयति इन्द्रियाणाम् अनन्तरं तद् बुद्धिहस्ते अस्ति बुद्धिः एव सारथिः तादृशं रथमस्ति रथं किं शरीरं रथमेव च शरीरमेव रथम् अन्यत् किमपि न एतत् शरीरम् अस्माकं कृते किमर्थं प्राप्तम् अस्माकं यात्रानिमित्तं यात्रा यात्रा मीन्स् ट्रावेलिङ्ग् वयम् अस्मिन् लोके कथं यात्रां कुर्मः अहमस्मिन् लोके कथं यात्रां करोमि मम शरीरेण एव एतत् शरीरं नास्ति चेत् मम आत्मा एव अस्ति अहं यात्रां कर्तुं शक्नोमि वा न एतदेव मम यानं किल एतदेव मम वेहिकिल् एतदेव मम उपकरणं मम उपकरणम् अहमेतद् न भेदः आगच्छति वा तत्र भेदः अस्ति अहमेव एतद् इदानीं चिन्तयति अहमेतद् न मम यानमस्ति एतत् किमर्थं मम एतत् यानम् अस्मिन् लोके यात्रां कर्तुम् अहम् एतत् यानं स्वीकृतवान् अहं समुद्रे यात्रां कर्तुम् इच्छामि समुद्रे यानं स्वीकृत्य गन्तुं शक्नोमि वा न नौका आवश्यकी तत्र किल नौका अस्ति मम नौकायाम् एक होल् आगच्छति एकरन्ध्रः अस्ति किं भविष्यति
नौका नौका बोट् नौका अधः गच्छति किल नौकायाम् एकः हाल् अस्ति चेत् तद् अधः गच्छति एकरन्ध्रम् अस्ति चेत् अधः गच्छति शरीरे अपि न्यूनताः सन्ति चेत् वयं कर्तुं न शक्नुमः शरीरस्यापि संरक्षणं करणीयं तस्मादेव एतत् शरीरं क्षेत्रम् इति वदति शरीरस्य बहु प्राधान्यमस्ति शरीरस्य नाशः न करणीयः मम अधिकारः नास्ति एतस्य शरीरस्य नाशं कर्तुं तस्मादेव स्वयं मरणं प्राप्नुवन्ति किल केचन आत्महत्या इति वदन्ति किल आत्महत्या इति पदं सम्यक् न आत्मनः हत्यां कर्तुं न शक्नोति शरीरस्य सः करोति किन्तु तत् पापं कारणं किं भारतीयचिन्तनानुसृतं तत् पापमस्ति मम अधिकारः नास्ति अत्र यात्रां कर्तुमेव अहम् एतत् प्राप्तवान् कथम् एतत् प्राप्तवान् पूर्वजन्म पूर्वजन्म कृतपुण्यं मम बेङ्क् बेलेन्स् कारणेन किल तद् दत्वा अहम् एतत् क्रीतवान् मम अधिक बेङ्क् बेलेन्स् अस्ति चेत् अहं रोल्स् रोय्स् क्रीणामि स्म मम किञ्चिदेव अस्ति तदर्थं किं यानं मिलति तद् अहं स्वीकृतवान् एवमेव अस्माकं शरीरस्य भेदः शरीरस्य भेदः इत्युक्ते पश्यतु एकैकः अहं सामान्य एकजीवनं करोमि सः एकजीवनं करोमि सः अन्यजीवनं करोमि वयं सर्वे भिन्नभिन्नजीवनं कुर्मः किन्तु सर्वेषां यानमेव चलति अहं वदामि सौकर्यं भिन्नं भिन्नमस्ति अस्माकं किन्तु सर्वेषां यानं चलति एतस्य कारणं किम् एकैकस्य कर्मफलानुसृतं तस्य बेलेन्स् अनुसृतं सः एकैकशरीरं प्राप्नोति सर्वं गीतायां सम्यक् वदति शुचीनां श्रीमतां गेः जन्म प्राप्नोति पुण्यं कृतवान् चेत् अहं सम्यक् पुण्यं कृतवान् इति चिन्तयतु अस्मिन् जन्मनि अग्रिमजन्म कुत्र भवति मम शुचीनां शुद्धजनानां श्रीमताम् ऐश्वर्ययुक्तजनानां वासना वासना स्वस्य कर्म अनुसृतमेव किल स्वस्य कर्मतः एव वासना आगच्छति इदानीं पश्यतु मम वासनाः सन्ति चेदपि अहम् अन्यत् कर्तुं शक्नोमि किल मम वासनायाः उपरि अपि वासना मीन्स् मम इदानीं पश्यतु तदेव हेबिट् अस्ति किल अस्माकम् एकः हेबिट् अस्ति ततः उपरि वयं गन्तुं शक्नुमः मम उपवेष्टुमेव इच्छा नास्ति किन्तु अहं प्रयत्नेन कर्तुं शक्नोमि न शक्नोमि इति नास्ति सः तु सरलतया उपवेष्टुं शक्नोति कारणं किं गतजन्मनि कृतवान् तस्य बेलेन्स् सम्यक् अस्ति बेङ्क् बेलेन्स् उत्तममस्ति अहं लोन् स्वीकृत्य एव जन्म प्राप्तवान् तत्र भेदः तत्रैव एतयोः मध्ये भेदः तत्रैव किन्तु यात्रा तु यात्रा एव ममापि यात्रा एव तस्यापि यात्रा एव भवत्याः अपि यात्रा एव सर्वेषां यात्रा एव भवतः यानं सुन्दरमस्ति इति कारणेन भवान् लक्ष्यं प्राप्नोति इति अस्ति वा भवतः याने टी वी अस्ति भवतः यान आक्सिडेण्ट् न भविष्यति तत्र दृष्ट्वा अत्र दृष्ट्वा गन्तव्यं नास्ति सर्वविधसुखसौकर्यम् अस्ति याने तदापि केचन जनाः किं कुर्वन्ति आक्सिडेण्ट् कुर्वन्ति अथवा न गच्छति अग्रे सत्यं किल तु चलनीयमेव वयं सर्वे एतत् शरीरं प्राप्तवन्तः शरीरं मीन्स् वाहनं प्राप्तवन्तः किमर्थम् एतद् वाहनं शीघ्रं किमर्थम् एतद् वाहनं वयं प्राप्तवन्तः समुद्रे यात्रा करणीया चेत् नौका मार्गे यात्रा करणीया चेत् कार्यानम् अथवा वायुमध्ये यात्रा करणीयं चेत् विमानम् संसारसागरे यात्रा करणीया इत्युक्ते ശരീരം ആവശ്യകം नो चेत् ആത്മാ किमपि कर्तुं न शक्नोति किल मरणानन्तरं भिन्नभिन्नचिन्तनमस्ति मरणानन्तरम् आत्मा किं भवति चिन्तनीयः विषयः एतत् सर्वं केचन न इति वदन्ति किन्तु न चेत् समाधानं किं बहूनां कार्याणां समाधानमेव न भवति सर्वं वयम् अनन्तरं चिन्तयामः इदानीं पश्यतु आत्मा तस्य कर्मानुसृतं किं करोति एकैकशरीरं स्वीकरोति स्वयमेव स्वीकरोति स्वयमेव प्रविशति तद् यः पुण्यं कृतवान् सः धनिकानां गृहे ऐश्वर्ययुक्तानां गृहे आनन्देन शुचिमतां गृहे शुचि शुद्धि उत्तमगृहे जन्म प्राप्नोति सः तदा सरलतया एतत् सर्वं कर्तुं शक्नोति पश्यतु अहमेक सामान्य परमदरिद्रगृहे किमपि न आफ्रिकमध्ये कुत्रापि अहं जन्म प्राप्तवान् अहं कर्तुम् इच्छामि चेदपि मम वासनया अहं कर्तुम् इच्छामि चेदपि कर्तुं शक्नोमि वा अहं ध्यानार्थम् उपवेष्टुं न शक्नोमि तत्र कुत्रापि मम परिसरे स्वस्थता एव नास्ति किल ऐसस् जनाः युद्धं कुर्वन्ति अहं ध्यानं कर्तुं शक्नोमि वा तत्र कोऽपि सिरिया मध्ये ध्यानविषये चिन्तयति वा वयम् अत्र सुखेन आनन्देन स्मः इति कारणेनैव किल गीतां स्वीकृत्य पठामः नो चेत् पठितुम् अस्माकं मनः न भवति तदेव भगवान् उक्तवान् सर्वं सम्यक् प्राप्नुवन्ति के ये पुण्यं करोति तदेव पुण्यस्य फलं तादृशम् उत्तमं जीवनं प्राप्नोति ഉത്തമം ജീവനം പ്രാപ്നോതീതി കാരണേന ഭവാൻ മോക്ഷം പ്രാപ്നോതീതി നാസ്തി മോക്ഷം മീൻസ് കിം ഫ്രീഡം അഥവാ ലക്ഷ്യം ഭവതഃ എയിം ഭവതഃ ലക്ഷ്യം ജീവനസ്യ ലക്ഷ്യം തദേവ സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം ഇത്യുക്തി കിം പ്രോബ്ലം സ്വാതന്ത്ര്യം ഇത്യുക്തി ഫ്രീഡം വാട്ട് ഈസ് ഫ്രീഡം दत्त भर्ततः गच्छामि इति एकम् उत्तमम् अनन्तरं शान्ति इति किमस्ति वस्तुतः स्वातन्त्र्यं स्वत्वस्य आविष्कारः एव स्वातन्त्र्यं स्वत्वं मीन्स् वाट् इस् अवर् स्वत्वम् ऐडेण्टिटि मम ऐडेण्टिटि किं तत्त्वमस्ति सर्वं चिन्तनीयमस्ति अहं ब्रह्मास्मि अथवा तत्त्वमसि कथं स्वयं चिन्तनीयं किल इदानीं पश्यतु वयं सर्वे कीदृशसामान्यकार्यं कुर्मः सिक्स्टि वयः फिफ्टि वयः फोर्टि वयः समाप्तम् अद्यपर्यन्तं वयं कदापि चिन्तितवन्तः वा वट् मम ऐडेण्टिटि किम् इदानीं मम ऐडेण्टिटि किम् इति चिन्तयति केचन जनाः चिन्तयन्ति वैद्यः इति मम ऐडेण्टिटि किल अथवा गणिततन्त्रज्ञः इति मम ऐडेण्टिटि सैण्टिस्ट् इति मम ऐडेण्टिटि भवान् यदा जन्म प्राप्तवान् अथवा भवतः विंशति पञ्चविंशतिवयः पर्यन्तं भवतः ऐडेण्टिटि डाक्टर् इति न आसीत् किल इतोपि फिफ्टि वर्ष वयः अनन् फिफ्टि वर्षानन्तरम् अथवा पञ्चविंशतिवर्षानन्तरं डाक्टर् इति ऐडेण्टिटि बोधः भवति वा एतत् शरीरं यदा गच्छति न पूर्वं न आसीत् अग्रे न भविष्यति तत् स्थिरं नास्ति അപ്പൊ അസ്മാകം ഐഡന്റിറ്റി അന്യത് കിമപ്പി അസ്തി അല്ല കിം കിം മമ ഐഡന്റിറ്റി നാസ്തി ഇതി മയ ജ്ഞാതവ്യം പത്മകുമാർ ഇതി മമ ഐഡന്റിറ്റി വ സംസ്കൃത പണ്ഡിത ഇതി മമ ഐഡന്റിറ്റി വ സംസ്കൃതേന സംഭാഷണം കരോമി ഇതി മമ ഐഡന്റിറ്റി വ എതത് സർവം ഇതാനും അഹം ചിന്തയാമി കില അധ്യാപക ഇതി മമ ഐഡന്റിറ്റി വ എതത് സർവം താത്കാലിക ഐഡന്റിറ്റി അസ്തി मम ऐडेण्टिटि किम् इति अवगन्तव्यं चेत् अहं कः इति मया ज्ञातव्यं किल सः प्रश्नः अस्माभिः प्रष्टव्यः अहं कः तदा वयम् अवगन्तुं शक्नुमः एतत् शरीरं न शरीरं किम् यानं तदर्थमेव उक्तं शरीरं तु एक एतत् अस्मिन् लोके अस्मिन् संसारसागरे यात्रां कर्तुं भगवता दत्तम् एक उपकरणमस्ति शरीरं तस्य उपयोगः करणीयः सम्यक् एव उपयोगः करणीयः किन्तु अधिक एतत् न करणीयं तस्य पृष्ठतः एव न गन्तव्यं केचन जनाः सन्ति किल अत्र मसिल् करोति अत्र मसिल् करोति सर्वं मसिल् कृत्वा अन्ते सर्वं गच्छति किं प्रयोजनमस्ति आरोग्यम् आवश्यकम् आरोग्यं न आवश्यकमिति नास्ति एतेन किं किं वयं कर्तुं शक्नुमः तदेव करणीयम् अनावश्यकं न करणीयं तेन किल सर्वं वयं स्वयमेव एतत् मनसि भवति चेत् वयम् अवगन्तुं शक्नुमः एतस्य शरीरस्य उपयोगः कुत्र भवेत् शरीरस्य उपयोगः इत्युक्ते अहं किमर्थम् एतत् कर्म इन्द्रियाणि तदेव किल प्रथमं वाक् पाणि पाद पायु उपस्थम पंच कर्मेन्द्रिया वाक् वाक् पाणी पाणी कई पाणी हस्त पाणी पाद पायु उपस्थ एकं विसर्जन एकं प्रोडक्षन् एतत् सर्वम् एतानि पञ्चकार्याणि एतेन कर्तुं शक्यते शरीरेण तदर्थमेव एतद् दत्तं किल किन्तु तत् कथं करणीयं प्रोडक्षन् निमित्तमेव प्रोडक्षन् करणीयं किल इदानीं कुत्र करोति अवगच्छति एक हस्त हस्तस्य उपयोगः किमर्थं प्रयत्नः करणीयः अन्यं मारयितुं करोमि चेत् प्रयोजनं नास्ति किल अन्यस्य अन्यस्य ताडनं कर्तुं न दत्तवन्तः कर्मेन्द्रियाणां कर्मेन्द्रियाणि सन्ति कर्मेन्द्रियाणां नियन्त्रणं के कुर्वन्ति मनः अथवा केवलं कर्मेन्द्रियाणां न ज्ञानेन्द्रियाणाम् अपि एतत् कर्मेन्द्रियाणि वाक् पाणि पाद पायु उपस्थं ज्ञानेन्द्रियं किम् नेत्र श्रोत्र സ്പർശ ഗന്ധ ജിഹ്വ एतदेव रुचि पञ्च अस्माकं पञ्चकार्यं तस्य अपि एतद् द्वय एकमहं करोमि मम अभिव्यञ्जनम् अभिव्यञ्जनम् इत्युक्ते प्रकटनं मम अन्यत् मम अवगमनं सत्यम् एकं बहिर्कर करणम् अन्यदेकं मम अवगमनं मम स्वीकरणम् एकदृष्ट्या स्वीकरणम् स्वीकरणं कथं भवेत् तदनुसृतमेव बहिर्गमनं भवति सत्यं मया किं किं स्वीकरणीयं तुक् किमर्थमस्ति स्पर्श स्पर्श अवगमनार्थमस्ति तुक् अहम् अग्निमध्ये गत्वा हस्तं स्थापयामि चेत् स्पर्शयिल अवगतवान् किल किन्तु एतत् बहु शीघ्रम् अवगतवन्तः किन्तु बहूनि कार्याणि वयम् अज्ञात्वा कुर्मः एतत् किमर्थमिति जिह्वा किमर्थं दत्तवन्तः रुचि अवगच्छतु अनन्तरं सम्यक् सम्भाषणं करोतु उत्तमकार्याणि वक्तुमेव एतस्य प्रकटीकरणम् उत्तमकार्याणि वक्तुमेव दत्तमस्ति किन्तु अहं तदुपयुज्य असमीचीनकार्याणि बहु लघु लघु लघु नामस्मरणमध्ये अस्ति किल किमर्थं पादः किमर्थं जिह्वा किल भगवतः प्रदक्षिणं कर्तुं पादः भगवतः स्तोत्रं श्रोतुं कर्णः भगवतः नाम वक्तुं जिह्वा भगवतः रूपं द्रष्टुं नेत्र किमर्थम् एतादृशसङ्कल्पं करोति सर्वम् उत्तमं द्रष्टुम् इत्यर्थम् अवगतम् ईश्वर तदर्थमेव अत्र उक्तं भगवतः रूपं कथं भवति प्रहसन्निव अस्ति भगवान् कथं तिष्ठति हसन्निव तिष्ठति तदेव पश्यतु सर्वदा नेत्रेण किं द्रष्टव्यं राक्षसानां रूपं न तस्मादेव वदति गृहेषु तादृशानि चित्राणि न स्थापयन्तु लघुबाल्यकालतः शिशवः किं किं दृष्ट्वा वर्धनं प्राप्नोति इदानीं गृहे एक भगवतः चित्रं न स्थापयति एकसुन्दरचित्रं न स्थापयति विरूपचित्राणि किल कुत्रचित् पश्यामः वयम् अस्माकमेव अद्भुतं भवति बेड् बाय्स् इति सर्वम् अटन्ति जनाः किल एवं भिन्नभिन्नजनाः स्वयमेव वदति बेड् अहं बेड् अस्मि अतः एकं फेशन् इति चिन्तयति अहमेक स्वामिनः भाषणे श्रुतवान् पोगो इति एकं चानल् अस्ति किल तत्र फलमस्ति किल फलं फलं स्वीकृत्य सोक्स् मध्ये स्थापयति पादे यत् स्तरति सोक्स् अनन्तरं शिशुः तत् स्वीकृत्य सर्वत्र अटति अनन्तरं तत् स्वीकृत्य खादति किं किमर्थं विपरीतं किमपि विचित्रं करणीयम् अस्माभिः इदानीं वक्तुं न इच्छामि तादृशमपि करोति सर्वे भोजनं कुर्वन्ति एक लघुशिशुः टेबल् उपरि आगत्य कीश्वासं करोति सर्वे हसन्ति तद् दृष्ट्वा किं हास्यमस्ति तत्र एतादृशविपरीतकार्याणि एव अद्य चानल् मध्ये मलयाळभाषायाम् अहम् अत्र पश्यामि सीरियल् इति पश्य सर्वासु भाषासु तदेव स्यात् कथं कथं प्रकटयति किमपि यस्मिन् कस्मिन्नपि क्षणे भवन्तः ओन् कुर्वन्तु कथं तत्र शब्दं श्रूयते हो हू किल അതോ മർദ്ദയതി തോടയതി അതോ അസമീചീന പദാനി കഥാപി ഉത്തമപദം ഭവാൻ ആഗച്ചു ഇത് ഉത്തമപദം കഥാപി ഭവതി വ തത്ര ദൃശ്യമപ്പി താദൃശം ഏതാദൃശ നേത്രം അഥവാ ഭീകരൂപ ശുശ്രൂഷ ഇത് കഥം പ്രദർശയതി ചിത്ര സർവ ലോകേ സർവ ശുശ്രൂഷ എവം വീദൃശ സ്നേഹേന വാസം കുറുവന്തി कीदृश आनन्देन व्यवहरन्ति सो मातुः अपेक्षया अपि अधिकं केचन पश्यन्ति किन्तु कथं भवति एतादृश न भवतु अस्माकं कर्मेन्द्रियाणि उपयुज्य अस्माकं ज्ञानेन्द्रियाणि उपयुज्य किं करोति इति नियन्त्रणं कुत्र भवेत् मनसि किल बुद्धिः एव सत्यं मनसि भवेत् मनः तस्य पृष्ठतः स्थापयतु മമ നേത്രം കുത്ര ഗച്ഛതി മനഃ തത്ര പ്രേഷയതു മനസ്സഹ നിയന്ത്രണം കഹ കുരോ കരോതി ബുദ്ധി ബുദ്ധി വിവേക ബുദ്ധി ഇത്യുക്തെ വിചാര ബുദ്ധി ചിന്തയതു ഇതാനും ഏക ചിത്രം പശ്യതി എന്നത് മയ ദ്രഷ്ടവ്യം വ നവാ ന ദ്രഷ്ടവ്യം ചെയ്ത് ഭവത കിം കരണീയം ബുദ്ധി കിം കരോതി ബുദ്ധി അവഗച്ഛതി ന ദ്രഷ്ടവ്യം किं करणीयं मनसः ततः मनः ततः स्वीकरोतु अन्यत्र पश्यतु समाप्तं किल तदेव नियन्त्रणं मनः भवान् तत्र न स्थापयतु भवतः इदानीं लोके एतत् सर्वं मास्तु इति चिन्तयितुम् अहं न शक्नोमि सत्यम् अथवा मम गृहे एतत् सर्वं मास्तु इति अहं न शक्नोमि गृहे भवति गृहमपि लोकः एव അഥവാ മം മാം പരിതഃ എന്നത് സർവം മാസ്തു ഇത് ചിന്തയിതും നോക്കി കിം അഹം കർത്തും ശക്നോമി മമ ശരീരസ മമ കർമ്മേന്ദ്രിയാണം ഏകൈക സ്റ്റെപ്പ് അസ്തി മമ കർമ്മേന്ദ്രിയാണം മമ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയാണം മനസഹ സഹായേന തത സ്വീകൃത്യ അന്യത്ര പ്രേഷയത്തു അന്യത്ര പ്രേഷയത്തും കിം ഉപയോഗം കരോതി വിചാര ബുദ്ധി तदेव उपनिषदि वदति एतत् शरीरं रथमस्ति एतस्मिन् शरीरे इन्द्रियाणि अश्वाः सन्ति इन्द्रियाणि अश्वाः इति किमर्थं वदन्ति बहिः गच्छन्ति इन्द्रियाणि किल नेत्रद्वारा बहिर्गच्छति श्रोत्रद्वारा बहिर्गच्छति अथवा बहिस्तात् अन्तः आगच्छति द्वयमपि गमनागमनं केन मार्गेण अश्वाः चलन्ति तादृशं अहं किमपि शृणोमि किमपि पश्यामि किमपि स्पर्शानुभवं करोमि किमपि गन्धानुभवं करोमि विषयान् अहं स्वीकरोमि अथवा विषयस्य पृष्ठतः अहं गच्छामि तत्र किं भवेत् तत्र रज्जुः रज्जुः मीन्स् मनः मनः तत्र न त्यजतु भवान् तत् पर्याप्तं तत् कार्यं तत्र भवतु तद् न पश्यतु तत् न पश्यतु इत्युक्ते कथं शक्यते अन्यत्र पश्यतु तद् अहं कथं कर्तुं शक्नोमि बुद्धिद्वारा विचारयतु एतद् न एतद् नास्ति तत् पश्यतु तस्मिन् समये किल अन्तरङ्गे दु दुर्विचारः आगच्छति इति चिन्तयतु मया किं करणीयम् दुर्विचारं न करोतु इति वक्तुं सरलमस्ति तद् न भविष्यति तस्मात् किं करणीयम् अन्यसद्विचारं करोतु किमपि विषये सद्विचारं करोतु तदा किं भविष्यति दुर्विचारं स्वयं गच्छति किल यदा अस्मिन् प्रकोष्ठे दुर्गन्धः अस्ति इति चिन्तयतु दुर्गन्ध दुर्गन्धस्य निवारणं करणीयं किं करोमि अहम् उत्तम एकगन्धवर्तिकाम् आनयतु किल प्रथमं वायुसञ्चारं करोतु सर्वत्र ओपन् करोतु अनन्तरम् एक गन्धवर्तिकं सुगन्धम् आनयतु दुर्गन्धं स्वयमेव गच्छति अत्र डार्क्नेस् अस्ति अन्धकारः अस्ति एतत् निवारयितुं किञ्चित् किञ्चित् अन्धकारं स्वीकृत्य बहिः कर्तुं शक्नोमि वा न किं करणीयं दीपं ज्वालयतु एकप्रकाशं भवतः कर्म भवतः प्रवृत्ति पासिटिव् प्रवृत्ति करोतु भवान् तदा नेगेटिव् स्वयमेव गच्छति तदेव अहं तद् न करोमि एतद् न करोमि मया कर्तुं न शक्यते इति उपवेशने जाड्यम् आगच्छति आलस्यम् आगच्छति किं करणीयम् अस्माभिः किञ्चित् प्रयत्नं करोतु उत्तिष्ठतु प्रातःकाले मम निद्रा आगच्छति मया कर्तुं न शक्यते इति जाड्यम् आगच्छति किञ्चित् दशनिमेषमपि निद्रां करोमि पुनः सः उत्तिष्ठति वा दशनिमिष दशनिमिष दशनिमिष अग्रे गच्छति प्रकृतिः अपि तदनुसृतम् आगच्छति किल सः तस्य न अहम् उत्तिष्ठामि इति उत्तिष्ठतु तद् गच्छति किमपि कार्यं योजयतु समीचीनकार्याणि तदर्थमेव वदति प्रातः उत्तिष्ठतु स्नानं करोतु सन्ध्यावन्दनं करोतु तर्पणं करोतु पूजां करोतु किमर्थम् एतादृश बहूनि कार्याणि आसन् अस्माकं पिता पितामहः प्रपितामहः सर्वे प्रातःकाले उत्थितवन्तः वयं न उत्तिष्ठामः कारणं किम् एतत् कार्यं किमपि अस्माकं नास्ति अस्माकं पुत्रः न उत्तिष्ठति कारणं किम् अस्मान् दृष्ट्वा सः अपि न उत्तिष्ठ कार्यं किमपि नास्ति प्रातः बहुजनान् पृच्छतु किमर्थम् उत्थातव्यं तत् उत्थातव्यमिति प्रधानकार्यमस्ति तदर्थं कार्याणि स्थापनीयानि तदेव तत्र वदति अर्जुनं वदति अर्जुनः तूष्णीम् उपविष्टवान् तदा भगवान् आरम्भं करोति अग्रिमवचः तस्य वचः आरम्भं करोति कथं वचः भवति तस्य भवान् किमपि करोतु प्रवृत्तिमध्ये भवतु जटत्वं न आनयतु मौढ्यं न आनयतु सर्वतः पृष्ठतः पृष्ठतः पृष्ठतः गच्छति भवान् कुत्र गत्वा पतति इति वक्तुमेव न शक्यते तस्मात् किञ्चित् आरम्भं करोतु इति वदति एव अग्रिममासे वयम् अग्रिम सप्ताहे पश्यामः बहु सुन्दरम् अस्ति अग्रिम एतदारभ्य अत्र तु मुख्यं भगवान् इतः भगवतः एव वाक्यमस्ति अधिकं सः वदति बहु सम्यक् भगवान् वदति पण्डितः एव वदति पामरः एव करोति इति कथं सः तस्य अवतरणं करोति इति अग्रे पश्यामः भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः